ນັກທຸລະກິດການຄ້າໃນລາວໃຫ້ທັດສະນະວ່າ ການຂະຫຍາຍອັດຕາການແລກປ່ຽນເງິນຕາໃນທະນາຄານທຸລະກິດໃຫ້ກວ້າງຂຶ້ນ ເພື່ອທີ່ຈະດຶງເອົາເງິນຕາຕ່າງປະເທດເຂົ້າສູ່ລະບົບທະນາຄານໃຫ້ໄດ້ຫຼ າຍຂຶ້ນນັ້ນ ຖືເປັນພຽງມາດຕະການທາງດ້ານເທັກນິກຂອງການເງິນການທະນາຄານເທົ່ານັ້ນ ຈຶ່ງບໍ່ສາມາດທີ່ຈະແກ້ໄຂບັນຫາການຕົກຕ່ຳລົງ ຂອງຄ່າເງິນກີບໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ ເພາະວ່າປັດໄຈສຳຄັນທີ່ເຮັ ດໃຫ້ຄ່າເງິນກີບຕົກຕ່ຳ ຄືຕະຫຼາດການຄ້າບໍ່ເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ສະຖຽນລະພາບຂອງເງິນກີບ ອັນເປັນຜົນໂດຍກົງຈາກການຂາດດຸນການຄ້າຕ່າງປະເທດ ທີ່ເຮັດໃຫ້ລາວຂາດດຸນການຊຳລະບັນຊີເງິນຕາຕ່າງປະ ເທດຢ່າງໜັກໜ່ວງ ກໍຄືການປະເຊີນກັບການຂາດແຄນເງິນຕາຕ່າງປະເທດຢ່າງຮຸນແຮງນັ້ນເອງ ດັ່ງທີ່ນັກທຸລະກິດລາວໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ຕາມທັດສະນະພວກເຮົາຄິດວ່າຈະແກ້ໄຂບັນຫາເງິນເຟີ້ ກ່ອ ນອື່ນໝົດ ມັນຕິດພັນກັບອັດຕາແລກປ່ຽນ ເຮົາຕ້ອງເຂົ້າໃຈໂຕນີ້ ເບື້ອງຕົ້ນນີ້ເຮັດແນວໃດກໍເຮັດໃຫ້ອັດຕາແລກປ່ຽນນີ້ໃຫ້ມັນຄົງທີ່ສາກ່ອນ ຄັນອັດຕາແລກປ່ຽນບໍ່ຄົງທີ່ ເຮົາເປັນປະເທດນຳເຂົ້າ ຜູ້ທີ່ຖືຄອງເ ງິນກີບກໍບໍ່ຢາກຖືຄອງເງິນກີບ ເຮົາຊິລະດົມກັນຊ່ຳໃດກໍລະດົມເນາະ ແຕ່ວ່າໃນຄວາມເປັນຈິງ ໃນການເຮັດທຸລະກິດ ມັນຕ້ອງໄດ້ເປັນຊຳລະເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ໄດ້ເງິນກີບມາປຸບ ຕ້ອງຂາຍອອກ ຕ້ ອງໄປຊື້ເງິນຕາຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາ ສະນັ້ນ ການ demand ຕໍ່ເງິນກີບມັນໜ້ອຍ ມັນກະເຮັດໃຫ້ຄຸນຄ່າມັນແຮ່ງຫຼຸດໄປອີກ ໂດຍໃນປີ 2023 ນີ້ ທະນາຄານແຫ່ງຊາດລາວໄດ້ຂະຫຍາຍອັດຕາການແລກປ່ຽນເງິນໃນທະນາ ຄານທຸລະກິດແລ້ວ 2 ຄັ້ງ ຄືໃນເດືອນກຸມພາ ແລະ ເດືອນມິຖຸນາ ຊຶ່ງກໍໄດ້ເພີ່ມລະດັບຄວາມຕ່າງຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນ ລະຫວ່າງອັດຕາແລກປ່ຽນທາງການ ກັບອັດຕາທະນາຄານທຸລະກິດເປັນ 4.5 ເປີເຊັນ ກັບ 7.5 ເປີເຊັນຕາມລຳດັບ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ບຸນເຫຼືອ ສິນໄຊວໍລະວົງ ຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ້ຖະແຫຼງຢືນຢັນວ່າ ໄດ້ປະຕິບັດນະໂຍບາຍອັດຕາແລກປ່ຽນຕາມກົນໄກຕະຫຼາດທີ່ມີການຄຸ້ມຄອງຂອງລັດ ໂດ ຍໄດ້ປັບກອບອັດຕາແລກປ່ຽນໃຫ້ທະນາຄານທຸລະກິດກວ້າງອອກ 2 ຄັ້ງ ຄັ້ງທີ 1 ໃນເດືອນກຸມພາ ແມ່ນເພີ່ມເປັນບວກລົບ 4.5 ເປີເຊັນ ຄັ້ງທີ 2 ຢູ່ໃນເດືອນມິຖຸນາຜ່ານມາ ແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນເປັນບວກລົບ 7.5 ເປີເຊັນ ເພື່ ອໃຫ້ທະນາຄານທຸລະກິດກຳນົດອັດຕາແລກປ່ຽນຂອງຕົນໄດ້ຄ່ອງຕົວກວ່າເກົ່າ ໄດ້ດຳເນີນມາດຕະການດັດສົມເງິນຕາຕ່າງປະເທດຢ່າງມີຈຸດສຸມ ແລະ ຍັງໄດ້ປັບປຸງໂຄງປະກອບຄັງແຮສຳຮອງ ໃຫ້ສອດ ຄ່ອງກັບການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນຕ່າງປະເທດຂອງ ສປປ ລາວ ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ປະຊາຊົນລາວຍັງຄົງຖືກກະທົບຢ່າງໜັກໜ່ວງຈາກອັດຕາເງິນເຟີ້ທີ່ສູງກວ່າ 25 ເປີເຊັນ ແລະ ດັດຊະນີລາຄາການຊົມໃຊ້ທີ່ປັ ບຕົວສູງຂຶ້ນ ເກີນກວ່າ 200 ເປີເຊັນໃນເດືອນກັນຍາ 2023 ໂດຍເຖິງແມ່ນວ່າຈະໄດ້ມີການປັບຂຶ້ນອັດຕາຄ່າຈ້າງຂັ້ນຕ່ຳ ຈາກ 1,300,000 ກີບ ເປັນ 1,600,000 ກີບຕໍ່ເດືອນກໍຕາມ ແຕ່ກໍບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນລາວ ດີຂຶ້ນແຕ່ຢ່າງໃດ ເພາະວ່າເງິນກີບຍັງຄົງຕົກຕ່ຳລົງ ໃນຂະນະທີ່ລາຄາສິນຄ້າອຸປະໂພກບໍລິໂພກກໍຍັງຄົງເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຊຶ່ງ ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນລາວຕ້ອງແບກຮັບສະພາວະຄ່າຄອງຊີບທີ່ເພີ່ມສູງຂຶ້ນ ກວ່າໜຶ່ງເທົ່າຕົວນັ້ນ ກໍມີສາເຫດທີ່ສຳຄັນປະການໜຶ່ງ ມາຈາກຄວາມລົ້ມເຫຼວໃນການຄຸ້ມຄອງການແລກປ່ຽນເງິນຕາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການປ່ອຍໃຫ້ບັນດານັກທຸລະກິດການຄ້າສາມາດຖືຄອງເງິນຕາຕ່ າງປະເທດ ອັນເປັນຊ່ອງທາງເຮັດໃຫ້ສາມາດສວຍໂອກາດເກັງກຳໄລຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ບັນຫາເງິນເຟີ້ ລາຄາເງິນກີບຕົກຕ່ຳລົງດັ່ງກ່າວນີ້ ກໍຍັງໄດ້ສົ່ງຜົນກ ະທົບຕໍ່ລະດັບລາຍໄດ້ສະເລ່ຍຂອງປະຊາກອນລາວອີກດ້ວຍ ເມື່ອທຽບໃສ່ເງິນໂດລາສະຫະລັດ ກໍຄືສຳລັບປະຊາຊົນໃນທົ່ວປະເທດທີ່ມີລາຍໄດ້ສະເລ່ຍ 28.97 ລ້ານກີບ ຫຼື ເທົ່າກັບ 2,022 ໂດລາສະຫະລັດຕໍ່ຄົນໃນປີ 2022 ນັ້ນ ກໍຈະຄິດເປັນພຽງແຕ່ 1,407 ໂດລາສະຫະລັດຕໍ່ຄົນເທົ່ານັ້ນໃນປັດຈຸບັນ ໂດຍຫຼຸດລົງເກີນກວ່າ 30% ທຽບໃສ່ປີ 2022 ພ້ອມກັນນີ້ ການທີ່ທາງການລາວຍັງບໍ່ສາມາດກຳນົດ ແລະ ບັງຄັບໃຫ້ນຳໃຊ້ເງິນກີບ ພຽງສະກຸນດຽ ວ ເພື່ອການຊຳລະລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການໃນລາວໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ ກໍຄືປັດໄຈໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ຄ່າເງິນກີບຕົກຕ່ຳລົງ ເພາະນັກທຸລະກິດສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້ຖືຄອງເງິນຕາເປັນດ້ານຫຼັກ ທາງດ້ານຜູ້ຊ່ຽວຊານຂອງ ທະນາຄານພັດທະນາເອເຊຍ ADB ປະຈຳເຂດລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ ໄດ້ປະເມີນວ່າ ທຶນສຳຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດຂອງລັດຖະບານລາວໃນປັດຈຸບັນນີ້ ທຽບໄດ້ກັບການນຳເຂົ້າສິນຄ້າຈາກຕ່າງປະເທດ ໄດ້ບໍ່ເຖິ ງ 2 ເດືອນເທົ່ານັ້ນ ລາຍງານຈາກບາງກອກ ຊົງລິດ ໂພນເງິນ VOA